بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق. ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ئەركىن ۋە ئىرادەنىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار!

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئىشخانىسى ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇست فرانسىيە ئاگېنتلىقىغا شىنجاڭ ۋەزىيىتى يەنىلا كىشىنى ئەندىشىگە سالىدۇ دېگەن بۇنىڭ ئالدىدا خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ خىتاي ئىشلىرىغا مەسئۇل دىرېكتورى سارا بروكس خەلقئارا جەمئىيەتنى تەنقىد قىلغان ئۇ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارغا ئادالەت ھەقىقەت ۋە تۆلەم بېرىلىشى ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان نەتىجىلىك قەدەملەرنى بېسىشتىن ئۆزىنى قاچۇرغانلىقىنى بىلدۈرگەن ب د ت نىڭ سابىق كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىشتىن ئون نەچچە مىنۇت بۇرۇن ئېلان قىلغان شىنجاڭ دوكلاتى دۇنيانى زىلزىلىغا سالغان دوكلاتتا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى قىلمىشىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىنلىكى تەكىتلەنگەن ئىدى ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنىڭ باياناتچىسى راۋىنا شامداسانى فرانسىيە ئاگېنتلىقىغا ئېلخەت ئارقىلىق ئەۋەتكەن يازما ئىنكاسىدا بىزنىڭ دوكلاتىمىزدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان باھالاشتىكى قانۇن ۋە سىياسەتلەر يەنىلا كۈچكە ئىگە دەپ كۆرسەتكەن ئۇ يەنە بىزنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى باھالاش دوكلاتىمىزدا جاۋابكارلىققا تارتىش كېرەكلىكى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىز ئاشكارا ۋە ئۆزئارا ئۇچرىشىشلاردا داۋاملىق ئۇنىڭ ئارقىسىدا تۇرىمىز دېگەن لېكىن سارا بروكسنىڭ ئېيتىشىچە، ب د ت نىڭ ئىنكاسى ئىنتايىن يېتەرسىز بولۇپ، كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ۋولكېر تۈركنىڭ خىتاينىڭ كىشىنى چۆچۈتەرلىك قىلمىشىنى جىددىي جاۋابكارلىققا تارتىشى زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىمىگەنلىكى ئېنىق ئىكەن.
ئاۋسترالىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى پېننى ۋاڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ئاكتىپ بولماسلىق بىلەن ئەيىبلەنگەن. سىدنېي ئەتىگەنلىك خەۋەرچىسى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتىنىڭ ئېلان قىلىنغانلىقىغا بىر يىل تولغان خاتىرە كۈنىدە ئاۋسترالىيىدىكى ئۆكتىچى پارتىيەلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ئاۋسترالىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە باشقا شېرىك دۆلەتلەر بىلەن بىردەكلىكنى ساقلىيالمىدى دەپ ئەيىبلىگەن ئۇلار ھازىرقى ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئەمگەك پارتىيىسىنىڭ خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە تەسىر كۆرسىتەلمىگەنلىكىنى ئەيىبلەپ ئۇلارنىڭ ئەنگىلىيە ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى قاتارلىقلار قوللانغان جازا ۋە ساياھەت چەكلىمىسىنى نېمىشقا ئوتتۇرىغا قويمىغانلىقىنى سورىغان ئۆكتىچىلەرنىڭ تاشقى ئىشلار باياناتچىسى ۋە كېڭەش پالاتا ئەزاسى سايمون بېرمىڭخام مۇنداق دېگەن كىشىنى ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغىنى ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى بۇ دوكلاتتىن كېيىن ھېچقانداق ھەرىكەت قوللانمىدى گەرچە ئاۋسترالىيىدىكى ئۇيغۇر جامائىتى قايتا قايتا بۇنىڭغا چاقىرىق قىلغان ۋە ئىتتىپاق پارتىيىسى ھەر ئىككى پارتىيىلىك جازالاش تەكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ ئەمما ئەمگەك پارتىيىسى سۈكۈت قىلىشنى تاللىدى ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن ھۆكۈمەتنىڭ ھەرىكەتسىزلىكى ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەنگلىيە ئامېرىكا ۋە كانادا قاتارلىقلارنىڭ جىنايەتتە مەسئۇلىيىتى بار ئەمەلدارلارغا چىقارغان ۋىزا چەكلىمىسى مال مۈلۈكنى توڭلىتىش قاتارلىق نىشانلىق ھەرىكەتلەرگە پۈتۈنلەي زىت بولدى كېڭەش پالاتا ئەزاسى سايمون بېرمىڭخام سۆزىدە يەنە ئاۋسترالىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى پېننى ۋوڭنى ئىتتىپاق پارتىيىسىنىڭ ئىككى پارتىيىلىك قوللاش تەكلىپىنى قوبۇل قىلىپ ئەمدى بولسىمۇ جازا يۈرگۈزۈش ئارقىلىق ئاۋسترالىيىنىڭ بۇ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا كۈچلۈك سىگنال ئەۋەتىشنى تەلەپ قىلغان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئاۋسترالىيە ئىشخانىسى دېرىكتورى دانىئېللا گاۋشونمۇ ھۆكۈمەتنىڭ بۇ مەسىلىدىكى ھەرىكەتسىزلىكىنى ئەيىبلىگەن ئۇ سۆزىدە كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ شىنجاڭغا قاراتقان ئەيىبلەش دوكلاتى ئېلان قىلىنىپ ئون ئىككى ئايدىن كېيىن بولسىمۇ ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى باشقا دېموكراتىك دۆلەتلەرگە قوشۇلۇپ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغۇچىلارنى جاۋابكارلىققا تارتىشى كېرەك بۇنداق قىلماسلىق ئارقىلىق ئاۋسترالىيە نېمە دېمەكچى دېگەن دانىئېللا يەنە خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا كەڭ كۆلەملىك سىستېمىلىق دەپسەندىچىلىكنى داۋاملاشتۇرۇش مۇددىئاسىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى جازالاش تەدبىرلىرى ئارقىلىق بۇ قىلمىشقا يول قويمايدىغانلىقىنى ۋە سۇيىئىستېمال قىلغۇچىلارنىڭ جاۋابكارلىققا تارتىلىدىغانلىقىنى نامايان قىلىشى كېرەك دەپ ئەسكەرتكەن پېننى ۋوڭنىڭ باياناتچىسى بولسا يۇقىرىدىكى ئەيىبلەشلەرگە جاۋاب قايتۇرۇپ بې دې تېنىڭ تەكشۈرۈش نەتىجىسىنىڭ ھەقىقەتەن قورقۇنۇچلۇق ئىكەنلىكىنى مىنىستىرنىڭ ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ دەرد ئەلەملىرىنى ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ۋە خىتاي بىلەن بولغان سۆھبەتنىڭ ئەسلىگە كېلىشى ئاۋسترالىيىنى شىنجاڭ ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدىكى باشلىقلار ئۇچرىشىشتا ئوتتۇرىغا قويۇش پۇرسىتىگە ئىگە قىلدى بىز خىتايغا داۋاملىق ئىككى تەرەپلىك بېسىم قىلىپ كۆپ تەرەپلىك ئورگانلاردا ئوچۇق ئاشكارىلىق ۋە جاۋابكارلىقنى تەشەببۇس قىلىمىز دەپ جاۋاب قايتۇرغان سىدنېي ئەتىگەنلىك خەۋەرچىسىنىڭ دېيىشىچە ئاۋسترالىيە كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغۇچىلارنى جازالاش قانۇنى بولغان ماگنىتسكىي قانۇنىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا قوبۇل قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا تۇنجى قېتىم ئۇنى روسىيەگە قارشى قوللانغان ئىكەن بۇ قانۇن بىرما ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلگەن ئەمما تېخى خىتايغا قارشى قوللىنىلمىغان

لېكىن ئالدىن ئالا ئېلان قىلىنمىغان بۇ تۇيۇقسىز زىيارەتنىڭ قانداق شەرتلەر ئاستىدا ئېلىپ بېرىلغانلىقى ۋەكىللەرنىڭ رايوندىكى خالىغان بىر زاۋۇتنى تەكشۈرۈپ ئۇيغۇر ئىشچىلار بىلەن ئايرىم ئۇچرىشىشىغا يول قويۇلغان ياكى قويۇلمىغانلىقى مەلۇم ئەمەس بۇ زىيارەتنىڭ خەلقئارالىق ئەمگەك ھوقۇقى تەشكىلاتلىرى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتىدە ئادىل ۋە بىتەرەپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش مۇمكىنچىلىكى يوقلۇقىنى قەيت قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىلىشى دىققەت قوزغىماقتا شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇست بەرگەن خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە، ما شىڭرۇي ۋەكىللەر ئۆمىكى بىلەن كۆرۈشكەندە دائىم تەكىتلەيدىغان، غەربنىڭ شىنجاڭغا ئالاقىدار مەسىلىلىرىدىكى ئاتالمىش قارا سۈركەشلىرىنى ئەيىبلەپ، ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى رەت قىلغان. ما شىڭرۇي خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ ۋەكىللەر ئۆمىكىگە مۇنداق دېگەن، ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرىدىكى خىتايغا قارشى بىر قىسىم كۈچلەر شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش، ئىشچىلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇقى ۋە مەنپەئەتىنى قوغداش ئۈچۈن كۆرسەتكەن غايەت زور تىرىشچانلىقىغا كۆز يۇمۇپ، قالايمىقان سۆز چۆچەك تارقىتىپ، شىنجاڭنىڭ ئاتالمىش مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى كۆتۈرۈپ چىقتى.

بولۇپمۇ رايوندىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرنى نىشان قىلغان كەسپىي تەربىيە ئارقىلىق سىياسىي قايتا تەربىيەلەش ئېلىپ بېرىش ھەرىكىتىدىن چوڭقۇر ئەندىشە قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن تەتقىقاتچىلار خىتاي خاككېرلىرىنىڭ بىر قىسىم ئىجتىمائىي ئالاقە ئەپلىرىنىڭ ساختىلىرىنى ياساش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى نىشانغا ئالغانلىقىنى ئېنىقلاپ چىققان فوربىس ژۇرنىلىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا تور بىخەتەرلىكى شىركىتى ESET نىڭ تەتقىقاتچىلىرى خاككېرلارنىڭ سىگنال شەخسىي ئۇچۇر ئەپىنىڭ ساختا نۇسخىسىنى گۇگۇل ئەپ دۇكىنىغا يوللىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇلارنىڭ دېيىشىچە بۇ خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىنكەن سىگنال ئەپىنىڭ ساختا نۇسخىسى سىگنال پلاس دەپ ئاتالغان بولۇپ ئۇ سامسۇڭ تېلېفونلىرىنىڭ گالاكسى ناملىق ئەپ دۇكىنىدىمۇ بار ئىكەن ئېسېتنىڭ تەتقىقاتچىسى لۇكاس ستېفانكو فوربىسقا قىلغان سۆزىدە سىگنال پلاس دەپ ئاتالغان ۋە قانۇنلۇق نۇسخىسى بىلەن ئوخشاش ئىشلەيدىغان ساختا سىگنال ئەپىنىڭ ئاساسلىق مەقسىتىنى جاسۇسلۇق قىلىش دېگەن ئۇ بۇنىڭ ئۇيغۇرلارنى نىشانلىغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى، چۈنكى بۇ ساختا سىگنال ئەپىدە كۆرۈلگەن كودنىڭ ئىلگىرى ئۇيغۇرلارنى نىشانلىغان باشقا ھەرىكەتلەردە ئىشلىتىلگەن كود بىلەن ئوخشايدىغانلىقىنى ئېيتقان. ستېفانكونىڭ فوربسقا دېيىشىچە، يامان غەرەزلىك سىگنال پلاس ئەپى كومپيۇتېر ۋە ئايپەدكە باغلىنىش ئىقتىدارىنى قوللانغۇچىنىڭ رۇخسىتىسىزلا ئۆز مەيلىچە ئىشلىتىپ، ئارقا كۆرۈنۈشتە ھۇجۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ بارلىق ئۇچۇرلىرىنى ئۆز ھېساباتىغا يۆتكىيەلەيدىكەن. قوللانغۇچى بۇنىڭدىن پۈتۈنلەي خەۋەرسىز قالىدىكەن. ستېفانكونىڭ سۆزىگە قارىغاندا، بۇ مەخپىي ھالدا ئاپتوماتىك ئۇلىنىش ئارقىلىق زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىنىڭ سىگنالىغا جاسۇسلۇق قىلغان تۇنجى ئەھۋال ئىكەن. ستېفانكونىڭ فوربسقا دېيىشىچە، ئۇ ئوخشاش خاكېرلار گۇرۇپپىسىنىڭ يەنە گوگول پلەي ۋە سامسۇڭ گالاكسى ئەپ دۇكىنىدا مەۋجۇت بولغان فلايگرام ناملىق يامان غەرەزلىك تېلېگرام ئەپىنى ياساپ چىققانلىقىغا ئائىت پاكىتلارنىمۇ تاپقان. ستېفانكونىڭ ئېيتىشىچە فلايگرام ئەپىنى چۈشۈرۈش ئۇلانمىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ تېلېگرام ئەپىدىكى گۇرۇپپىلىرىدا كەڭ ھەمبەھىرلەنگەن ئىكەن فوربىس بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە بۇ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان يېڭى بىر ھۇجۇم دولقۇنىمۇ دەپ سوئال قويغان چۈنكى ساختا سىگنال ئەپى بەلگىلىك شەخسلەرنى نىشانلىغان بولسا فلايگرام ئەپى نۇرغۇن تېلېفونلارغا سىڭىپ كىرگەن ئۇنىڭ كەم دېگەندە ئون ئۈچ مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچ قوللانغۇچى تەرىپىدىن قوزغىتىلغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە

ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى جېيمىس كلېۋېرلى ئوتتۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى بېيجىڭدا خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشكەن ئۇنىڭ كېلىشەلمىگەن تەرەپلەردە سۆزلىشىش ۋە ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان جايلاردا ھەمكارلىشىش پوزىتسىيىسى سىياسىي پائالىيەتچىلەرنىڭ قاتتىق تەنقىدىگە ئۇچرىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەھمۇت خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە كەسكىن سىياسەت يۈرگۈزمىسە ھېچقانداق نەتىجىگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىماندىن ئاڭلايسىزلەر ئەنگلىيە خىتاي مۇناسىۋىتى خىتاينىڭ خوڭكوڭدىكى دېموكراتىيەنى ۋەيران قىلىشى ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرغان بىر قىسىم ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزالىرىغا جازا تەدبىرى يۈرگۈزۈشى قاتارلىق بىر قاتار سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن سوغۇق ھالەتكە كىرىپ قالغانىدى ئوتتۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى جېيمىس كلېۋېرلى ئارىدىن بەش يىل ئۆتكەندىن كېيىن بېيجىڭدا خىتاينىڭ مۇئاۋىن دۆلەت رەئىسى خەن جېڭ ۋە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشكەن مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىگە قارىغاندا جېيمىس كلېۋېرلى خىتايغا ئېلىپ بارغان بۇ قېتىملىق زىيارىتىنى ئاقلاپ خىتاي بىلەن بولغان ئالاقىنى پۈتۈنلەي ئۈزۈۋېتىشنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئۇ بېيجىڭدىكى يىگىرمە تۆت سائەتلىك زىيارىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ ئەنگلىيەگە قايتىدىغان ئايروپىلانىغا چىقىشتىن بۇرۇن ئۆزىنىڭ تىۋىتتېر ھېسابىدىن ۋىدېئولۇق ئۇچۇر يوللىغان ئۇ بۇ ئۇچۇرىدا ئۆزىنىڭ خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتا كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى

ئۇ بۇ ۋىدېئوسىنى مۇنۇ سۆزلەر بىلەن قوشۇپ ھەمبەھىرلىگەن مەن بېيجىڭدا شىنجاڭ ۋە خوڭكوڭ مەسىلىلىرى جېممېي لەي ۋە خىتاينىڭ ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزالىرىغا تۇتقان مۇئامىلىسى توغرىسىدا خىتاي بىلەن سۆزلەشتىم ئەمما بىز باشقا ئىشلاردا خىتاينى نەزەردىن ساقىت قىلالمايمىز بىز ھەممىمىزگە تەسىر كۆرسىتىدىغان چوڭ مەسىلىلەردە خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشىمىز كېرەك ھالبۇكى خىتاي تەرەپ ھازىرغىچە ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزالىرىغا يۈرگۈزگەن جازا تەدبىرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ بىكار قىلىنىشى شۇنداقلا باشقا كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنىڭ ئۆزگىرىش مۇمكىنچىلىكى ھەققىدە ھېچقانداق ئىپادە بىلدۈرمىگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەھمۇد خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ غەرب ئەللىرىدىكى سىياسەتچىلەرنىڭ ھەر ۋاقىت خىتاينىڭ يالغانلىرىغا ئالدىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى بۇ غەرب ئەللىرىدىكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجە ئورۇندىكى خادىملار. ئۇلار ھەر دائىم خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتىنى نورماللاشتۇرغان ۋاقىتتا دەيدىغان گېپى ئوخشاش. بىز ئۇلارغا ئوچۇق ئاشكارا ياكى شەخسىي ئۆزىمىزنىڭكى ئىنسان ھەقلىرىگە بولغان بەزى مەسىلىلەرنى ئۇلار بىلەن بىۋاسىتە دېيىشمىسەك بەزى مەسىلىنى ھەل قىلغىلى بولمايدۇ دەپچۇ. بۇ خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى بىلەن ھازىرغىچىلىك بۇلار مېنىڭچە نەچچە يۈز مىڭ قېتىم بۇ مەسىلىلەرنى ئوتتۇرغا قويدى لېكىن ھېچقانداق بىر نەتىجىسى چىقىپ باققىنى يوق چۈنكى ئۇ ھۆكۈمەت ھېچقانداق ۋاقىتتا ھە ماۋۇلار بىزگە مانداق پىكىرلارنى قويۇۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بىراز ئۆزىمىزنىڭكى سىياسىتىمىزنى ئۆزگەرتەيلى دەپ ئۆزگەرتمەيدۇ ئۇلار ھەر دائىم بۇ پۈتۈنلەي يالغان بىز ئۇنداق قىلمىدۇق دەپ

رەھىمە خانىم بۇ ھەقتە ئەنگلىيەدىكى نوپۇزلۇق مەتبۇئاتلاردىن تاماشىبىن ژۇرنىلى ۋە مۇھاپىزەتچى گېزىتىدە ئوبزور ماقالىسى ئېلان قىلغان ئۇ بۇ ماقالىلىرىدە ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنى بۇ قېتىملىق خىتاي زىيارىتى ئارقىلىق ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلدى ھەتتا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا شېرىك بولدى دەپ ئەيىبلىگەن ئۇ يەنە ئىقتىساد ۋاقتى گېزىتىدە ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى جېيمىس كېلىۋېرلىگە قارىتا ئوچۇق خەت ئېلان قىلغان ئۇ تاماشىبىن ژۇرنىلىدا ئېلان قىلغان ئوبزور ماقالىسىدە مۇنداق دەپ يازغان كېلىۋېرلى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى ئوبدان بىلىدۇ شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى باشلىدى بىز يېقىنقى بىر قانچە يىلدا يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن يەنە بىر مىللەتنىڭ كەڭ كۆلەمدە قامالغانلىقىغا شاھىت بولدۇق لاگېر شاھىتلىرى ئاتالمىش قايتا تەربىيىلەش لاگېرلىرىدىكى قىيىن قىستاق ئاچ قالدۇرۇلۇش مەجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش ۋە باشقا دەھشەتلىك ئەھۋاللارنى دۇنياغا ئاڭلاتتى مۆلچەرلىنىشىچە ھازىر بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرلار ئاشۇ جازا لاگېرلىرىدا تۇرماقتا كېلىۋېرلىنىڭ بۇ زىيارىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاشكارا تەنقىد قىلىدىغان بىر پۇرسەت ئىدى ئۇ ئەكسىچە بۇ مەسىلىلەردىن ئۇستىلىق بىلەن ئۆزىنى قاچۇردى تارىخ كېلىۋېرلىنىڭ خەلقىمگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلار بىلەن يېقىنچىلىق قىلىپ چۈشكەن بۇ سۈرەتلىرىگە ھەرگىزمۇ ياخشى باھا بەرمەيدۇ رەھىمە خانىمنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ ئۆزىنىڭ يازغان ماقالىلىرى ۋە خەتلىرىدە ئەنگلىيەنىڭ خىتايغا قارىتا كەسكىن بىر تەدبىر ئالمىغانلىقىنى تەنقىد قىلغان مېنىڭ دەيدىغىنىم مېنىڭ ئىككىلى ماقالەمدە ھەم جېيمىس كلېۋلىغا مەن سوئال قويۇپ بىر پارچە خەت يازدىم بۇ خەتنى فاينانشېل تايمس ئېلان قىلدى مىسالغا ھەممىسى ئوخشاشلا بىر مەزمۇن ئەگەردە ئەنگلىيە ھەقىقەتەن خىتاي ھۆكۈمىتىنى بىر جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ دېگەن مۇشۇنداق كۆز قاراشتا بولسا خىتاي ھۆكۈمىتىگە چوقۇم شۇ جىنايىتىگە قارشى ئېنىق بىر ۋاسىتىلارنى قوللىنىش كېرەك لېكىن بۇنداق بىر ۋاسىتىلارنى قوللانغىنى يوق خىتاي ھۆكۈمىتىدىنلام قىرغىنچىلىققا ئۇچراپ بۇ ناھەقلىقتىن باشقا يەنە ئەنگلىيەدەك بىر دېموكرات ۋە ئىنسان ھەقلىرىنى ناھايتى يۇقىرى ئاۋازدا دائىم ئۆزىنى ماختايدىغان بىر دۆلەتنىڭكى ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئالدىدا ناھايتى بىر ئاجىز خىتايغا ھەر دائىم يول قويۇپ، قاتتىق قوللۇق بىر سىياسەتنى قوللانمىغانلىقىنى ئوبزور ئارقىلىق ئۆزەمنىڭ كۆز قارىشىمنى ۋە مۇشۇ ھازىرقى ھۆكۈمەتكە بوغان نارازىلىقىمنى ئاڭلاتتىم. تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى ئەنگلىيە خىتاي مۇناسىۋىتى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. ئۇ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى كېلىشەلمىگەن تەرەپلەردە سۆزلىشىش ۋە مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان جايلاردا ھەمكارلىشىش مۇناسىۋىتىنىڭ ماھىيىتىنى تەھلىل قىلدى بۇرۇنمۇ ئېنگلىيە مۇشۇ خىتاي ئارىسىندىمۇ مۇشۇ ئىنسان ھەقلىرى ھەققىندا يېپىق يىغىنلارنى ئېلىپ باراتتى ئۇ يېپىق يىغىنلاردىمۇ مۇشۇ ئېنگلىيەنىڭكى ئىنسان ھەقلىرى تىبەت مەسىلىسى دېگەن ۋاقتىدىمۇ قاتتىق ئىنكاس بىلدۈرگەن شۇنىڭغا ئېنگلىيە خىتاي ئارىسىندىكى بۇ ئىنسان ھەقلىرى كۆرۈشۈشلەردە بەك بىر نەتىجە بولغان ئەمەس شۇنىڭ بۇدامۇ مۇشۇ زىيارەتتىمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئالغان بولسىمۇ، مەنچە بۇنىڭكى بىر نەتىجىسى بەك ئېنىق بولمايدۇ. يەنى خىتاي ئوچۇق دېمىسىمۇ، يوشۇرۇن بىر شەكىلدە شۇنى دەيدۇ، بىز بىلەن تىجارىي، ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى تەرەققىي قىلدۇرماق ئىستىسەڭ، بۇ ئىنسان ھەقلىرى دېگەن بۇ تەنقىدىنى ئۆزۈڭگە ساقلاپ قوي، دەيدىغان بىر كۆز قاراش بار. شۇنىڭغا ھەم ئىقتىسادتىن بىر پايدا ئالىمەن، ھەمدە ئىنسان ھەقلىرى جەھەتتە يەنى غەربلىكلارنىڭ قىممەت قاراشلىرىنىمۇ قوغدىدىم دەپ چۈشەنگەن بولسىمۇ، ئەمما خىتاي بۇنداق چۈشىنەمدۇ دېگەن بىر مەسىلە بار. شۇنىڭغا بۇداقى ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭكى خىتاي زىيارىتى بىر باشلانغۇچ دەپ كۆرسەك بولىدۇ. ئىككى مىڭ ئون بەشتە باش مىنىستىر ياكى باش ۋەزىر كامېروننىڭكى دەۋرىگە كېلىش ھازىرچە بەك مۇسبەت بىر ئەھۋال كۆرۈنمەيۋاتىدۇ. ئۇ يەنە ئەنگلىيە خىتاي ئارىسىدىكى ئىلىمان مۇناسىۋەتنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە توختالدى.
ئەنگلىيەنىڭكى مەقسىتى ئەمدى ھازىرقى ناچارلىشىۋاتقان ئىقتىسادىنى تۈزىتىش ئۈچۈن خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي تىجارىي مۇناسىۋەتلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئەمدى ئۇنىڭ يېنىدا مۇشۇ ھوڭ كوڭ شەرق تۈركىستان تايۋان دېگەن مەسىلىلەرنىمۇ تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ، غەربلىكلارنىڭكى قىممەت قاراشلىرى ۋە شۇنداقلا ئۆزىنىڭكى ئىدىيە جەھەتتىكى بىر خىل كۆز قاراشنىمۇ بايان قىلغان بولدى. يەنە بىر جەھەتتە مۇشۇ بەش يىلدىن بېرى داۋام قىلمىغان بىر مۇناسىۋەتنى بىر تۈزىتىش بىر نىيىتىندە بولغانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. ئەمما بۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزدىن كېيىن ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ سەۋەبىدىن ئىنگلىيە خىتاينىڭكى سىياسىتىنى يەنى شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇم سىياسىتىنىمۇ تەنقىد قىلغاچقا خىتايمۇ بۇنىڭغا ناھايىتى قاتتىق قارشىلىق بەرگەن بولدى ۋە ئىنگلىيەنىڭكى بەزى مۇھىم ئادەملەرنىمۇ جازالاندۇرۇش تىزىملىقىمۇ ئالغان بولدى ئىنگلىيەمۇ خىتاينى قاتتىق تەنقىد قىلىشقا باشلىدى ئامېرىكىنىڭكى خىتايغا قارشى ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر بىلەن مۇناسىۋەتنى كۈچلەندۈرۈش سىياسىتى باشلىغاندىكىن ھەمدە ئېنگلىيەمۇ ئامېرىكىنىڭ يېنىدا يەر ئالغاچقا بۇ خىتايمۇ بۇنىڭدىن ناھايىتى نارازىلىق بىلدۈرگەن بولدى شۇنىڭغا بۇ كېيىنكى بەش يىلدا بۇ مۇناسىۋەتلەر بەك ياخشى ئەمەستى يىرىكلىك بىر مۇناسىۋىتى باردى رەھىمە خانىم مۇھاپىزەتچى گېزىتىدە يازغان ماقالىسىنىڭ ئاخىرىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ھەرگىزمۇ جىنايەتكە ئورتاقلىشىشنى ئەمەس بەلكى ئۇنى تېزدىن توختىتىشقا كونكرېت ھەرىكەت تەلەپ قىلىدىغان جىددىي مەسىلە ئىكەنلىكىنى دېموكراتىك دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان ئەركىن كىشىلەرنىڭ ئىنسانىي مەجبۇرىيىتى بويىچە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشى ياكى ئىنسانىي ۋىجدانىغا خىلاپ ھالدا سۈكۈت قىلىش يولىنى تاللاشقا قارار بېرىش پەيتىنىڭ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىگەن

ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ باستۇرۇش سىياسىتى داۋاملىشىۋاتقان، ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكى ۋە مەدەنىيىتى يوق قىلىنىۋاتقان بۇ ۋەزىيەتتە غەربتىكى بەزى ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىغا ساياھەت تەشكىللىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جىنايىتىگە كۆز يۇمۇشلا ئەمەس، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش سىياسىتىگە ياردەم قىلىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن. شۇڭا بۇ شىركەتلەرنى ئۇيغۇر ئېلىغا ساياھەت تەشكىللەشنى توختىتىشقا چاقىرغان. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەققىدە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي. ئامېرىكىدا پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى بىر دوكلات ئېلان قىلغان مەزكۇر تەشكىلات دوكلاتىدا خەلقئارالىق ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا ساياھەت تەشكىللىشى يەرلىك ئۇيغۇرلارغا ھېچقانداق مەنپەئەت ئېلىپ كەلمەيدىغانلىقىنى خىتاينىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۆگەشكە ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ سەۋەب بىلەن ساياھەت شىركەتلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەت تەشكىللەشنى توختىتىشقا چاقىرغان دوكلاتتا ئەمما خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش سىياسىتى داۋاملىشىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكى ۋە مەدەنىيىتى يوق قىلىنىۋاتقان بۇ ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەتكە بېرىشنىڭ جىنايەتكە كۆز يۇمۇشلا ئەمەس بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەزىيەتنى نورماللاشتۇرۇش ئۇرۇنۇشىغا ياردەم قىلىدىغانلىق بولىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن مەزكۇر دوكلاتنى تەييارلىغان تەتقىقاتچىلاردىن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقات دېرىكتورى ھېنرىك شاجېسكىي رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ ئىزدىنىش ۋە تەتقىق قىلىش جەريانىدا ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەت تەشكىللىگەن يەتتە خەلقئارالىق ساياھەت شىركىتىنى بايقىغانلىقىنى دېدى ئۇ بۇ شىركەتلەرنىڭ پائالىيىتىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش سىياسىتىگە ياردەم قىلغانلىق ئىكەنلىكى تۈپەيلى ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەت تەشكىللىمەسلىكى كېرەكلىكىنى كۆرسەتتى ئۇ كۆز قارىشىنى مۇنداق شەرھلىدى
بىز ئۇيغۇر رايونىغا ساياھەت تەشكىللەيدىغان خەلقئارالىق ساياھەت شىركەتلەرنى ئىزدىدۇق بىز يەتتە خەلقئارالىق ساياھەت شىركىتىنى بايقىدۇق بەلكىم بۇنداق شىركەتلەر ئۇنىڭدىن كۆپ بولۇشى مۇمكىن. بۇ ساياھەت شىركەتلىرى خەلقئارالىق ساياھەتچىلەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۈرۈمچى، كۇچا، تۇرپان، قەشقەر ۋە باشقا يەرلەرگە ساياھەت قىلىشىنى تەشكىللەيدۇ. بىزنىڭ دېمەكچى بولغىنىمىز شۇكى، ئۇيغۇر ئېلىدىكى نۇرغۇن جايلار ئۇيغۇرلارغا قارشى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇڭا بۇ ساياھەت شىركەتلىرى ساياھەتچىلەرنى ئۇيغۇر ئېلىغا ئەۋەتمەسلىكى ۋە ساياھەت تەشكىللىمەسلىكى كېرەك. بۇنىڭدىكى سەۋەب، ئۇلار بۇ پايدىلارنىڭ بىۋاسىتە ئۇيغۇرلارنىڭ قولىغا تېگىدىغانلىقىغا كاپالەتلىك قىلالمايدۇ. بەلكىم پايدا دۆلەت بىلەن چېتىشلىق تەشكىلاتلارغا ياكى شىركەتلەرگە كېتىشى مۇمكىن، ئۇلارنى قوللىشى مۇمكىن. بىزنىڭ دېمەكچى بولغىنىمىز، ئۇلار بۇ ساياھەتلەرنى ئاخىرلاشتۇرۇشى كېرەك.
ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم بۇ دوكلاتنىڭ قانداق شارائىتتا ۋە نېمە مەقسەت بىلەن يېزىلغانلىقى ھەققىدە سوئالىمىزغا جاۋاب بەردى ئۇ بىر قىسىم خەلقئارالىق ساياھەت شىركەتلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش سىياسىتىگە ھەمنەپەس بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىتىنى قوللىۋاتىدۇ شۇڭا بىز ئۇلارنىڭ بۇ پائالىيتىنى توختىتىش مەقسىتىدە بۇ دوكلاتنى تەييارلىدۇق، دېدى.
ئاساسلىقى مۇشۇ خەلقئارالىق ساياھەت ئىدارىلىرىنىڭكى ئىدارىلىرىنىڭكى ئۆزلىرىنىڭكى تور بەتلىرى شۇ ساياھەت ئىدارىلىرىنىڭ قىلىۋاتقان پائالىيەت ئىشلىرى ئاشۇلارنى ھەممىسىنى كۈزىتىش تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلدى چۈنكى ساياھەت ئىدارىلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭكى تور بەتلىرى بار ئۇلارنىڭ ئۇچۇرلىرى بار نېمىلىرى بار چۈنكى ساياھەت بولغاندىكىن بۇ ئەلۋەتتىكى ئوچۇق ئاشكارا بولىدىغان نەرسە بۇلار قانچە ياخشى ھەممە يەرگە ئېلاننى ياخشى قىلسا شۇنچە خېرىدار يىغىلىدۇ دېگەن گەپتە. شۇنىڭ بىلەن بۇلارنىڭ ئاشۇنداق ئېلان قىلغان نەرسىلىرى بار شۇ تور بەتلىرى. شۇ ئاشۇنداق ئۆزلىرىنىڭ ئېلان قىلغان ئۆزلىرىنىڭكى خىتاي بىلەن بولۇۋاتقان ئوتتۇرىسىدىكى تىجارەت، مۇمكىن مۇشۇ ساياھەت كومپانىيىلىرىنىڭ قانداق ساياھەت ئورۇنلاشتۇرۇشنى قىلىۋاتقان بۇ بىزنىڭ مۇشۇ شەرقىي تۈركىستانغا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك دېگەن شۇلىرىغا قاراش. ئۇنىڭدىن سىرت مۇشۇنداق. ساياھەت كامپانىيە بولسىمۇ، بۇ ساياھەت كامپانىيەلىرىنىڭكى، ئەلۋەتتە، بۇلارنىڭ ئۆزىنىڭكى خىزمەت ئەخلاقى، مەجبۇرىيەتلىرى ۋە مەسئۇلىيەتلىرى باردا، دۇنيا ساياھەت قانۇنلىرىنىڭ نېمىسى بويىچە. ھەر قانداق بىر ساياھەت كامپانىيەسى، مەيلى ئۇلارنىڭ قانداق داڭلىق ياكى ئىمتىيازلىق بولۇپ كېتىشىدىن قەتئىينەزەر، بىر ۋەتەندە بىر خەلققە نىسبەتەن جىنايەت ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان، يەنە مانا شۇنداق خىتايدەك بىر ھۆكۈمەتنىڭ جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتقان بىر ئۇيغۇر مىللىتىگە قارشى، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ۋەتىنىدە مۇشۇنداق قىرغىنچىلىق سادىر قىلىۋاتقان، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتقان مۇشۇنداق بىر شارائىتقا كەلگەن ۋاقىتتا ئۇلار بىلىشى كېرەك، ئۆزىنىڭكى خىزمەت ئەخلاقى پىرىنسىپى بويىچە بويىچە بولسىمۇ مانا مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا ئۇ دۇنيادىكى ساياھەتچى دۇنيادىكى باشقا كىشىلەرنى ساياھەتكە قىزىقتۇرۇپ، بۇ ساياھەت ئارقىلىق خىتاينىڭ مۇشۇ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقىنى يېپىش جىنايىتىگە ھەمنەپەس ياكى ھەمكارلىق بولماسلىقى كېرەكتە، شۇ ئاشۇنداق ئەھۋاللار مەۋجۇت، چۈنكى بۇ ساياھەت كامپىنىيلىرىنىڭ ئۆزلىرىنىڭكى ساياھەت پرىنسىپى، ساياھەت قىلدۇرۇش ياكى ئورۇنلاشتۇرۇش پرىنسىپى بىلەن ئۇ ئېلىپ بارغان ئەمەلىي ھەرىكەتلىرى، يەنى ساياھەت ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇيغۇر شەرقىي تۈركىستانغا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتىنىگە قارىتا ئىشتە ساياھەت ئورۇنلاشتۇرۇش نېمىسى بىر بىرسىگە ماسلاشمايدۇ، خىلاپ.
دوكلاتتا بىر قىسىم غەرب ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەت تەشكىللىشى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى جىنايىتىگە كۆز يۇمۇشلا ئەمەس بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە ياردەم بېرىدۇ دەپ كۆرسىتىلگەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى يۇلىيە مىلساپ بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ھەرىكىتىنى بىتەرەپ دەپ قارايدىغانلىقى لېكىن ئۇلارنىڭ بىتەرەپ ئەمەسلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى

شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسانلارنىڭ ساياھەتچىلەر بىلەن ھەقىقىي ئارىلىشىش ئەركىنلىكى يوق. ساياھەتچىلەرنىڭ كۆرگەنلىرىنى ۋە تارتقان رەسىملىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتى سۈزگۈچتىن ئۆتكۈزگەندىن كېيىن، ئۇلارنى كۆرۈشكە يول قويىدۇ. بۇ ھاياتنى نورمال تەسۋىرلەشكە ياردەم بېرىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ يەردىكى ھايات نورمال ئەمەس.
مەزكۇر دوكلاتتا يەنە مۇنداق دېيىلگەن بەزى ساياھەت شىركەتلىرى ساياھەتچىلەر ئۇيغۇر رايونىغا ساياھەتكە بارغاندا ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنى زىيارەت قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بەرگەن ئۇلار ساياھەتچىلەرنى كۈتكەن تەقدىردىمۇ ئۆزى خالاپ ئەمەس ھۆكۈمەتنىڭ زورى ۋە بىر قوللۇق ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن كۈتۈۋالىدۇ زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى بايان قىلىپ ئۇيغۇر ئائىلىلىرى ئۆزىنىڭ چەت ئەلدىكى تۇغقانلىرىنى چاقىرالمايۋاتقان ۋە كۆرۈشەلمەيۋاتقان ئەھۋالدا چەت ئەلدىن بارغان ساياھەتچىلەرنىڭ ئۇلارنىڭ ئۆيىگە بېرىشى مۇناسىپ ئەمەس بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ غۇرۇرىغا تېگىدۇ دېدى ۋەتەندە قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت يۈز بېرىۋاتقان مۇشۇنداق بىر شارائىتتا بەزى بىر خەلقئارالىق مۇشۇ ساياھەت كامپانىيىلىرىنىڭكى مەخسۇس ئاشۇ بىزنىڭ ۋەتەنگە ساياھەتچىلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇپ ئەشەگە ساياھەت قىلىش ھەتتا بۇنىڭ ئىچىدە ھەم بىزگە نىسبەتەن ئەڭ ھېلىقى ئەقىلغا سىغمايدىغىنى ھەتتا بىزنىڭ ئۇيغۇر خەلقىمىزنىڭ ئادەتتىكى ھايات، ئۆرپ-ئادەت، تۇرمۇش، ئۆيلىرىمۇ ئۇلارنىڭ ئاشۇ ساياھەتتە پۇل تاپىدىغان بىر قورالغا ئايلانغان شۇ خەلقىمىزنىڭ ئۆيلىرىگە ئاپىرىپ، ھەتتا بەزى بىر ئاشۇ ساياھەت ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگە كىرىپ ئۇلارنىڭ ھەقىقىي تۇرمۇش، ئەمەلىي تۇرمۇش نېمىلىرىدىن تەجرىبىلەرنى ئالسىلە، كۆرسىلە، life experience دېگەندەك ئاشۇنداق بىر نەرسىلەرنى دېگەندە ئەمدى ئۇلارغا بىر. بىر خىل غۇرۇرغا تېگىدىغاندەك ئاشۇنداق ئەھۋاللار. شۇ مەقسەت مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق مۇشۇ خەلقئارالىق ساياھەت كامپانىيلىرىنىڭمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان مۇشۇ قىرغىنچىلىقىغا ھەمنەپەس بولۇپ بەرمەسلىكى، شۇلارنىڭ ئاشۇ قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۈرگۈزۈشىگە قولاي ياكى بولمىسا تۆھپە قوشماسلىقىنى تەكىتلەپ ھەم توختىتىشنى، ساياھەت ئورۇنلاشتۇرۇشلارنى توختىتىشنى تەكىتلەپ يېزىلغان بىر دوكلات.
ئۇنداقتا بۇ دوكلات ئېلان قىلغاندىن كېيىن يۇقىرىدىكى شىركەتلەرنىڭ ئىنكاسى قانداق بولدى ۋە قانداق نەتىجىلەر قولغا كەلدى؟ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى پېتېر ئېرۋىن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ بۇ دوكلات ئېلان قىلغاندىن كېيىن ئىنچىپ ساياھەت شىركىتى ۋە گوئەۋەي ساياھەت شىركىتى ئۇيغۇر رايونىغا ساياھەت تەشكىللەشنى توختىتىشقا ۋەدە بەرگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ مۇنداق دېدى
بىز بىر قانچە شىركەت بىلەن ئالاقىلەشتۇق بىز ئالاقىلىشىپ ئىشلەۋاتقان گاردىئان بىر قانچە شىركەت بىلەن ئالاقىلەشتى ئۇلارنىڭ ئىككىسى يەنى ئىنچپېت ساياھىتى ۋە گوئەۋەي ساياھەت شىركىتىنىڭ ھەر ئىككىلىسى ئۇيغۇر رايونىغا ساياھەت تەشكىللەشنى توختىتىشقا ۋەدە بەردى ئۇلار ھەر ئىككىسى تور بېكەتتىن ئۇيغۇر رايونىغا قارىتىلغان بارلىق ساياھەت ئۇچۇرلارنى ئېلىۋەتتى باشقا ئىككى شىركەتنىڭمۇ جاۋابلىرى بار. بامبۇك ساياھىتىدىن بىر ئىنكاس كەلدى. تىۋىتتېردا ياۋا چېگرا دېگەن شىركەتمۇ ئىنكاس بىلدۈردى. بۇ جاۋابلارنىڭ ھەر ئىككىسىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلغان ئەتكەنلىرىنى ئېتىراپ قىلمايمىز ياكى قوللىمايمىز دەيدۇ. ئەمما بىز ساياھەتنى ئىجابىي دەپ قارايمىز. ئۇ يەرلىك خەلقلەرگە ئىجابىي تەسىر كۆرسىتىدۇ دەيدۇ. ئۇلار ساياھەتچىلەر يەرلىك خەلقنى كىرىم مەنبەسى بىلەن تەمىنلەيدۇ، ئۇيغۇرلارغا ئىجابىي تەسىرى بار دەيدۇ.

زىيارەت ۋە پائالىيەتلەرنى ئورۇنلاشتۇرغان. خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن تارقاتقان بۇ ھەقتىكى تەشۋىقاتلىرىدا خۇددى يېقىندىن بۇيان خىتاي مەقسەتلىك ھالدا ئاتالمىش دىپلوماتىيە ئۆمەكلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا زىيارەتكە تەكلىپ قىلغىنىغا ئوخشاش مەزكۇر يىغىنغا قاتناشقان ئوتتۇرا ئاسىيا ئاخبارات ئورگانلىرى ۋەكىللىرىنىڭ ئۈرۈمچى، سانجى، تۇرپان، ئىلى ۋە باشقا جايلارنى زىيارەت قىلىپ، شىنجاڭدىكى ھەقىقىي ئەھۋالنى ئىگىلىگەنلىكىنى يازغان. ئامېرىكىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋەزىيىتىنى كۆزەتكۈچى مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تەجرىبىلىك ئاخباراتچىلار بولسا خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا ئاخبارات ساھەسىگە سىڭىپ كىرىپ، ئاستا ئاستا رۇس ۋە غەربنىڭ تەسىرىنى ئاجىزلاشتۇرۇشنى، شۇنداقلا ئۇيغۇرلار بىلەن قانداش بولغان تۈركىي خەلقلەر ياشاۋاتقان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدە ئوبرازىنى ياخشىلاش سىياسىي ئىقتىسادىي تەسىرلىرىنى كۈچەيتىشنى كۆزلەۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن ئاڭلايسىزلەر.
يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، بولۇپمۇ شاڭخەي ھەمكارلىق كېلىشىمى ئاستىدا خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە تور، ئۈنسىن تاراتقۇلىرى ساھەسىدىكى ئالماشتۇرۇش ھەمدە ھەمكارلىق ئۈزلۈكسىز كېڭەيدى. ۋە چوڭقۇرلاشتۇرۇلدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاي دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسى خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئارىسىدىكى رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ئۈنسىن ۋاسىتىلىرىدىكى ھەمكارلىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئىدى ھەمدە خىتاي رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىغان ئىدى. خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن تارقىتىدىغان شىنجاڭ گېزىتى

يىغىنغا قاتناشقان قىرغىزىستان، تاجىكىستان ۋە ئۆزبېكىستان قاتارلىق تۆت دۆلەتتىن كەلگەن يىگىرمە بىر ئاساسلىق ئاخبارات تەشكىلاتىنىڭ باشلىقلىرى، خىتاينىڭ شىنخۇا، خىتاي ئاخبارات مۇلازىمەت شىركىتى قاتارلىق ئاساسلىق تاراتقۇلىرى بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاساسلىق خىتاي تەشۋىقات ۋاسىتىلىرى قاتنىشىپ، خەلقئارا ئالاقە ۋە مەدەنىيەت ھالقىغان ئالاقىسىنى كۈچەيتىش توغرىلىق مۇزاكىرە ئېلىپ بارغان.

ئۆزئارا تەرجىمە قىلىش ۋە تارقىتىشنى ئاكتىپلىق بىلەن قانات يايدۇرۇپ، خىتاي، ئوتتۇرا ئاسىيا مۇناسىۋىتى ۋە ياخشى خوشنىدارچىلىق ۋە دوستلۇقنىڭ تارىخىي باسقۇچلىرىنى بىرلىكتە سۆزلەش، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتنىڭ خىتايدا تارقىتىلىدىغان تېخىمۇ كۆپ تېلېۋىزىيە ۋە رادىيو پروگراملىرىنى تەشۋىق قىلىشقا باشلىغان ئىدى. خىتاينىڭ بۇ ھەقتىكى تەشۋىقاتلىرىدا ئېيتىلىشىچە، خىتاي دائىرىلىرى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ باشلىقلىرىغا بىر بەلۋاغ، بىر يول تەشەببۇسىنىڭ ئورتاق قۇرۇلغانلىقىنىڭ ئون يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئېلىپ بېرىلغان بۇ ھەمكارلىق ئىستىقبالىنىڭ كەڭ ئىكەنلىكىنى ئېيتىشقان، شۇنداقلا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ تاراتقۇلىرى بىلەن ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يىپەك يولىنىڭ ھېكايىسىنى بىرلىكتە سۆزلەپ، تېخىمۇ يېقىن مۇناسىۋەت ئورنىتىمىز دەپ تەشەببۇس قىلغان. مۇتەخەسسىسلەردىن ئامېرىكا جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر پىروفېسسورى دوكتور شان روبېرتس ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان بىر بەلۋاغ، بىر يول بويىدىكى دۆلەتلەردىكى ئاخبارات ھەمكارلىقىغا ئائىت بۇنداق بىر يىغىننىڭ ئېچىلىشىنىڭ سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى شى جىنپىڭ كېسەك دۆلەتلىرى رەھبەرلىرىنىڭ ئون بەشىنچى قېتىملىق ئۇچرىشىشىغا قاتنىشىپ قايتقان ھامان ئۈرۈمچىگە كېلىشى ھەمدە شىنجاڭ سىياسىتىنى كۈچەيتىپ داۋاملاشتۇرۇش يوليورۇقىنى بەرگەن بىر ۋاقىتقا توغرا كېلىشىنىڭ تاسادىپىيلىق ئەمەسلىكىنى، شۇنداقلا بۇلار ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ مەقسەتلىرىنى ئاشكارىلايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇنداق دېدى.
ھازىرنىڭ ئۆزىدە خىتاينىڭ مەقسەتلىك ھالدا باشقا دۆلەتلەرنى مەنپەئەتلەر ئارقىلىق ئۆزىگە جەلپ قىلىشنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز. يېقىندا خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى رەھبەرلىرى ئۇچرىشىش ئۆتكۈزدى. شۇنىڭدەك شاڭخەي ھەمكارلىق كېلىشىمى ئاستىدا باشقا دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئىلھام بەرمەكتە ۋە يېقىندا كېسەك دۆلەتلىرى بىلەن مۇناسىۋەتنى ئىلگىرىلىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىدەك سىياسىي ئىستراتېگىيەلىك پائالىيەتلىرىنىڭ ھەممىسى بىر لىنىيەدە كېتىۋاتقاندەك قىلىدۇ. ئەمما، ئوتتۇرا ئاسىيادا يەنىلا رۇس تىللىق ئاخباراتنىڭ تەسىرى كۈچلۈك. ئەمما خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەسىرىنىڭ بارغانچە كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، يېقىنقى يىللاردا ئۆزىنىڭ باشقا جەھەتتىكى تەسىرلىرىنى كۈچەيتىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ خىتاي ئىرقىي قىرغىنچىلىق تەسىرىگە ئۇچرىغان ئۇيغۇر

in recent years. شان روبېرتس ئەپەندى يەنە مۇنداق دېدى. There's a suspicion of China,
but economically China. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ۋەزىيەتنىڭ قىزىقارلىق يېرى شۇكى، ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى ۋە ھۆكۈمىتىمۇ خىتايدىن گۇمانلانغىنى ئۈچۈن ھوشيار بولغىنىدەك روسىيەدىنمۇ ئاگاھ بولۇۋاتىدۇ. ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بۇنداق بىر تەرەپسىز بولۇۋاتقان پەيتتە خىتاي ئۆزىنىڭ تەسىرىنى كېڭەيتىش ئارقىلىق ئامېرىكا ۋە غەربنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا تەسىرىنى كۈچەيتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا تىرىشماقتا. ئەگەر ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئالاقىسى يامانلاشقاندا، بۇ دۆلەتلەر تېخىمۇ تەرەپسىز بىر قىيىن ئەھۋالدا قالىدۇ. شۇڭا ئامېرىكا ۋە غەرب دۆلەتلىرى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تەسىرلىرىنى كۈچەيتىشكە سەل قارىماسلىقى كېرەك.
خىتاي، ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرى ھۆكۈمەتلىرى ۋە پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ باھالانغان ھەمدە ئۇلارنىڭ بىر قاتار سودا چەكلىمە سىياسەتلىرىگە ئۇچراۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئەتراپتىكى ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتايغا بېقىنىپ قالغان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن خەلقئارانىڭ بېسىملىرىغا قارشى ھەمكارلىق تەشكىللەۋاتقانلىقى ھەر تەرەپلەردىن مەلۇم بولۇپ كەلمەكتە. خىتاي سۇمرۇغ تورىنىڭ ئوتتۇزىنچى ئاۋغۇست بۇ ھەقتە تارقاتقان خەۋىرىدە مەزكۇر يىغىنغا قاتناشقان ئوتتۇرا ئاسىيا ئاخبارات ساھەسى ۋەكىللىرىنىڭ سۆزلىرىنى نەقىل ئاغان بولۇپ، قازاقىستان خەلقئارا خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ مۇئاۋىن باش مۇھەررىرى قانات توكابايېف مۇنداق دېگەن، قازاقىستان بىلەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ھەمكارلىقى ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇق مۇناسىۋىتىنىڭ تېخىمۇ ياخشى ۋە تېخىمۇ چوڭقۇر تەرەققىي قىلىشىنى زور دەرىجىدە ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆزئارا چۈشىنىشنى كۈچەيتەلەيدۇ. قىرغىزىستان پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى، خۈيمەن كۈندىلىك گېزىتىنىڭ باش دىرېكتورى كەرىم خانجېزا سۆزىدە مۇنداق دېگەن، قىرغىزىستان ئوقۇرمەنلىرى ئىككى دۆلەتنىڭ تاراتقۇلىرى ھەمكارلىقى ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ تەبىئىي مەنزىرىسىنى ۋە ئاددىي كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىنى، خىتايلىقلارنى چۈشەندى، ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئىشەنچنى ئاشۇردى. تاجىكىستان دۆلەتلىك تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ بىرىنچى مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ئامىرخون تاچوف تېلېۋىزىيە ۋە رادىيو پىروگراممىلىرىنى ئۆزئارا تەرجىمە قىلىش ۋە تارقىتىشنى ئاكتىپلىق بىلەن قانات يايدۇرۇشنى خالايدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئۆزبېكىستان خەلق سۆزىنىڭ باش مۇھەررىرى رۇسلان كېنزايېف مۇنداق دېگەن، ئۆتكەن بىر قانچە يىلدا دۆلەت ئىچىدىكى تاراتقۇلار خىتايغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشكە باشلىدى، خىتاينىڭ شىنجاڭ بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى تاراتقۇلىرى ئوتتۇرىسىدا تېخىمۇ قويۇق ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىش ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى شىنجاڭغا بولغان تونۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا پايدىلىق. ئەمما رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيا ئاخبارات ساھەسىدىكى بىر قىسىم تەجرىبىلىك ئاخبارات خادىملىرى بولسا ئوتتۇرا ئاسىيادىن كەلگەن ئاخبارات تاراتقۇلىرىنىڭ يۇقىرىقى ئىجابىي نۇتۇقلىرىنىڭ رېئاللىققا ماس كەلمەيدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. قىرغىزىستاندىكى پېشقەدەم ئاخبارات خادىمى، ئىتتىپاق گېزىتىنىڭ باش مۇھەررىرى ئەكبەر باۋدۇنوف ئەپەندى مۇنداق دېدى. بۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھەممىلا تەشۋىقات ئورۇنلىرى ئەمەس، مەلۇم ئورگانلىرى ھۆكۈمەتنىڭ نېمىسى بىلەن بولىۋاتقان. بەرىبىر بۇ يەردىكى مەتبۇئاتلار ئۆزىنى دېموكراتىك دۆلەت دەپ ھېسابلىغانلىقى ئۈچۈن بۇلار

ئۇ تەشۋىقاتلىرى مەسىلەن مەن تېلېۋىزورلاردا يەنە بىرلەردە مەن كۆرمىدىم. بەزى گېزىتلاردا بەزى ماقالىلارنى رۇس تىللىق گېزىتلاردا ئاڭلاپ باقتىم. ئەمدى ھازىر بۇ خىتاينىڭ پروپاگاندىسى يۇقىرى دەرىجىدە كۈچىيىۋاتىدۇ دەپ ئېيتىشقا بولمايدۇ. بار تەشۋىقاتى بار، ئۇ دەرىجىدە ئەمەس. سىزنىڭچە غەرب مەتبۇئاتىنىڭكى تەسىرى كۈچلۈكرەكمۇ مۇشۇ ئوتتۇرا ئاسىيادا ياكى خىتاينىڭ تەشۋىقاتى كۈچلۈكرەك رول ئوينايۋاتامدۇ؟
خىتاي ئاخباراتىغا بۇ يەردىكىلەر ئانچە ئىشەنمەيدۇ، ياۋروپانىڭكىگە، ئامېرىكىنىڭ تەشۋىقاتلىرىنى ئاڭلايدۇ، تېلېزورلاردا كۆرسىتىلىدۇ، خىتاينىڭكى تەشۋىقاتى ئۇ دەرىجىدە ئەمەس. ئاستا سىڭىپ كىرىش سىياسىتىنى چۈشىنىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ سىياسەتنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىدىن چۆچۈيدۇ خەلق، ئاشۇ تەشۋىقاتلىرى قاتنىشىۋاتقان ئورگانلار مېنىڭچە ھۆكۈمەت تەرەپتىن ئالايىتەن ئەۋەتىلگەن ئورگانلار بولۇشى مۇمكىن. بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا خىتاي قازاقىستان ئاخبارات بىرلەشمە خىزمەت پونكىتى ئېچىلىپ، قازاقىستان بىلەن خىتاي خەلقىنىڭ دوستلۇق تارىخى ۋە بىر بەلباغ بىر يول تەشەببۇسىدىكى يېڭى ھەمكارلىقى تەشۋىق قىلىنىشقا باشلىغان ئىدى. قازاقىستاندا ئاتا يۇرت پىدائىيلىرى تەشكىلاتىنى قۇرۇپ، خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغۇچىلار ھەققىدە ئاخباراتلارنى توپلاش ۋە تارقىتىش خىزمەتلىرىنى قىلىپ كېلىۋاتقان قازاق ژۇرنالىست ۋە پائالىيەتچى ئېربول دۆلەتبەگ مۇنداق دېدى.
خىتاي كامۇنىست ھاكىمىيىتى ئىككى مىڭ ئون ئالتە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىللاردىن باشلاپ شەرقىي تۈركىستاندا زور كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، لاگېرلارغا سولاش، ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۈرگۈزدى.

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيانقى زور قىرغىنچىلىقنى ھېچقانداق سىرتقا چىقارماسلىق، ئاخبارات قوراللىرى جاكارلىماسلىق مۇشۇنداق مەقسەتلەرگە يەتكەن بولسىمۇ، بىراق باشقا تەرەپلەردىن ھازىر تەرەققىي قىلغان دەۋردە ئاممىۋى ئاخبارات قوراللىرى بولمىسىمۇ، ئىنتېرنېت ئارقىلىقمۇ خىتاينىڭ ھەممە جىنايىتى

بېرىپ كېلىش ئۈچۈن ھازىر بىرئاز كەڭرەك سىياسەت تۇتۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. مۇشۇ پەيتتىن پايدىلىنىپ، مۇشۇ ئاخبارات قوراللىرى ئارقىلىق خىتايدا ھېچقانداق قىرغىنچىلىق بولمىغاندەك، قاچان بارغۇسى كەلسە بېرىپ، كەلگۈسى كەلسە كېلىپ، باياشات ئۆمۈر تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقاندەك كۆرۈنۈشلەرنى ياساش ئۈچۈن مۇشۇنداق پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئاممىۋى ئاخبارات قوراللىرىنى مۇشۇ ئىشقا پايدىلانماقچى.
ئامېرىكىلىق ئۇيغۇر مەسىلىسى مۇتەخەسسىسلىرىدىن دوكتور ھېنرى شاجېۋسكىي خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنى ئۈرۈمچىگە تەكلىپ قىلىشى خىتاينىڭ پۈتۈن يەر شارى مىقياسىدا خىتايغا مايىل دۆلەتلەردىن ئىسلام دۆلەتلىرىدىن ئۇيغۇر رايونىغا تەكلىپ قىلىپ ئۇلاردىن پايدىلىنىپ ئۆزىنى ئاقلاش تەشۋىقاتى ئېلىپ بارغىنىدەك شۇ خىل تاكتىكىنى ئەمدى ئوتتۇرا ئاسىيادا كېڭەيتىدىغانلىقىدىن بېشارەت ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. But why Central Asian countries? Well, of course, I think there is an important reason, that is to, um, these are countries on the borders of the Uyghur region. نېمە ئۈچۈن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى نىشانلايدۇ دېگەندە، ئەلۋەتتە، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئۇيغۇر دىيارىغا قوشنا. بۇ جايلاردا ياشاۋاتقان مىللەتلەر مەدەنىيەت ۋە ئورتاق تارىخقا ئىگە. خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان جىنايەتلىرى توغرۇلۇق پاش بولۇۋاتقان ئۇچۇرلارنى كونترول قىلىپ، ئۆزىگە قارشى ئىدىيەلەرنى كونترول قىلىش خىتاي ئۈچۈن بەك مۇھىم. شۇڭا خىتاي بۇ جايلاردا ئاخباراتلارغا مەبلەغ سېلىپ، ئاخباراتچىلارنى تەربىيەلەشتە ھەمكارلىشىپ، مەتبۇئات ئەسلىھەلىرى بىلەن تەمىنلەش ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئاخبارات ساھەسىگە مەنپەئەت بېرىۋاتقاندەك كۆرۈنگىنى بىلەن، ئەمەلىيەتتە ئۆزىنىڭ ئۇلاردىن ئالىدىغان مەنپەئەتلىرى ئۈچۈن تەسىرىنى كېڭەيتىشكە ئۇرۇنماقتا. ھېنرى ئەپەندى يەنە مۇنداق دېدى.
ئەلۋەتتە، خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا تاراتقۇلىرىدىكى ئۇيغۇر رايونىغا باغلانغان تەشۋىقاتلاردا ئامېرىكا ۋە خەلقئارالىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرى بىلەن پۈتۈنلەي قارشى ئۇچۇر تارقىتىدۇ. بولۇپمۇ خىتاي بۇ رايوندا تەسىر كۈچىنى كېڭەيتىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئامېرىكىغا ئوخشاش رىقابەتچىلىرىگە قارشى كۈچ توپلاشنىمۇ مەقسەت قىلىدۇ دەپ ئويلايمەن.

يېقىندا تۈركىيەدىكى تونۇلغان ئوبزورچى، تېلېۋىزىيە پروگرام رىياسەتچىسى ئاردان زەنتۈرك ئەپەندى شى جىنپىڭنىڭ سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى كېسەك دۆلەتلىرى رەھبەرلىرىنىڭ ئون بەشىنچى قېتىملىق

تۆۋەندە دىققىتىڭلار تۈركىيەدىكى ئىختىيار مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلىرىدا بولسۇن. سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى شى جىنپىڭ كېسەك دۆلەتلىرى رەھبەرلىرىنىڭ ئون بەشىنچى قېتىملىق ئۇچرىشىغا قاتنىشىپ قايتىشىدا بىۋاسىتە ئۇيغۇر ئىلىگە كەلگەن. ئۇ ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم، ھۆكۈمەت،

گۈنۈبىرلىك پولىتىكالارلا فالان، بەينىنى دەيىشتىرەن ئاداملار. مېنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا قانچىلىك كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىمنى بىلىسىلەر. مەن كۈندىلىك سىياسەتنى دەپ داۋاملىق كۆز قارىشىنى ئۆزگەرتىدىغان كىشىلەردىن ئەمەس. تۈرك قان سىستېمىسىدىكى بىر خەلقنىڭ كىملىكى پەقەتلا تۈرك ۋە مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلار زۇلۇمغا، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتىدۇ. مەن بۇ مەسىلىگە تۈركىيەنىڭ سودا جەھەتتە خىتايغا ئېھتىياجى بار، خىتايدىن پۇل كېلىدۇ، ياكى بولمىسا تۈركىيە رۇسىيە ۋە خىتاي بىلەن بوغان مۇناسىۋىتىنى ياخشىلىسا ئاندىن سۈرىيە ئامېرىكا بىلەن بوغان مۇناسىۋىتىنى تەڭپۇڭلاشتۇرالايدۇ دەپ قارىمايمەن. مەن ئەگەر خىتاي تۈركىيە بىلەن ياخشى ئۆتىمەن دەيدىكەن، ئۇيغۇرلارغا ھۆرمەت قىلىشى، تۈركىيەدىن مەنپەئەت ئالىمەن دەيدىكەن، ئۇيغۇرلارغا ياخشى مۇئامىلە قىلىشى كېرەك دەپ قارايمەن. تونۇلغان ئوبزورچى ئاردان زەنتۈرك ئەپەندى ئۆز ئانالىزلىرىدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە سۈكۈتتە تۇرۇۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگەن. مايىس ئىكى بىن يىرمى ئۈچتە.

تۇنجى يىغىن ئىدى. يىغىندا شى جىنپىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، يەنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا، كاۋكاز ۋە تۈركىيە ئارقىلىق ياۋروپاغا تۇتۇشىدىغان بىر بەلۋاغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ مەركىزى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. خىتاي شەرقىي تۈركىستان بولمىسا بۇ پىلاننى ئەمەلگە ئاشۇرالمايدۇ. خىتاي مەزكۇر پىلانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتسا، ئۇيغۇرلارنىڭ قېرىندىشى بولغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرى سۈكۈتتە تۇرماقتا. ئاردان زەنتۈرك ئەپەندى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلغاندا ناھايىتى جىددىي كۆرسەتمىلەر بەرگەنلىكىنى، بۇنىڭدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي يوق قىلىشنى،

ئۇ مۇنداق دېگەن، ھەر دەرىجىلىك رەھبەرلەرگە شۇنى دېمەكچىمەنكى، ئىسلام دىنىنى خىتايلاشتۇرۇش ئۈچۈن بارلىق خىزمەتلەرنى قىلىشىمىز كېرەك، پۈتۈن قانۇنسىز دىنىي پائالىيەتلەرنى كونترول ئاستىغا ئېلىشىمىز كېرەك. بۇ نېمە دېگەنلىك؟ ئىسلام دىنىنى خىتايلاشتۇرىمەن دېگەنلىك، ئۇيغۇر كىملىكىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىپ، ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرىمەن دېگەنلىكتۇر. ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتاي كومپارتىيەسى رەھبەرلىرى شى جىن پىڭغا، بۇ توغرۇلۇق دوكلات سۇنغان. ئۇلار دوكلاتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش كېرەكلىكى، بۇنى خىتايغا خاس سوتسىيالىزم تۈزۈمى بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقى تەكىتلىگەن. ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتاي رەھبەرلىرى ئۇيغۇرلارنى يوق قىلىش پىلانىنى دوكلات ھالىتىدە شى جىن پىڭغا سۇنغان. بۇ نېمە دېگەنلىك؟ بۇ تۈرك قان سىستېمىسىدىن بولغان مۇسۇلمان ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي يوق قىلىشنى قارار قىلغانلىقتۇر. ئوبزورچى ئاردان زەنتۈرك ئەپەندى شى جىن پىڭنىڭ ئۈرۈمچىدە دېگەن سۆزلىرى توغرىسىدىكى ئانالىزلىرىنى مۇنداق داۋاملاشتۇرغان. Ana görev, şey diyor, ana görev sosyal istikrarı sağlamaktır. Bu aynı zamanda gelişme için gereklidir. شى جىنپىڭ بۇ قېتىمقى ئۈرۈمچى زىيارىتىدە يەنە مۇنداق دېگەن، بىزنىڭ ئاساسىي ۋەزىپىمىز ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش. تەرەققىياتىمىز ئۈچۈن بۇلارنى قىلىشىمىز شەرت. شىنجاڭ بىز ئۈچۈن ئۇزاق بىر تۇپراق ئەمەس. ئۇ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ مەركىزىدۇر. بۇ گەپنى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان. خىتاي نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان قازاق، قىرغىز قاتارلىق تۈركىي خەلقلەرنى لاگېرلارغا سولىدى؟ مېنىڭچە ئۇلارنى پۈتۈنلەي يوق قىلىش ئۈچۈن سولىدى. ئاردان زەنتۈرك ئەپەندى يەنە مۇنداق دېگەن. Bir kuşak, bir yol inisiyatifinin merkezi olup başlangıç. شى جىن پىڭ شىنجاڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى باشلانغان جاي. يېقىندا دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىن كېلىدىغان ساياھەتچىلەرگە ئېچىۋېتىشىمىز كېرەك، دېگەن. بۇ رايوننى ساياھەتچىلەرگە ئاچسا، ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇمنى ئۇلاردىن قانداقمۇ يوشۇرالايدۇ؟ مەنچە خىتاي ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي يوق قىلىپ يوشۇرماقچى. يەنى، خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىسلام مەدەنىيىتى بىلەن يۇغۇرۇلغان ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ مەدەنىيىتىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىشنى قارار قىلغان. خىتاي شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى بىر مىللەتنى ۋە ئۇنىڭ ياراتقان مەدەنىيىتىنى يوق قىلىش ئارقىلىق ھەل قىلماقچى. بىز ئاردان زەنتۈرك ئەپەندىنىڭ تېلېۋىزىيە ئانىلىزى توغرىسىدا ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ پىكرىنى ئېلىش ئۈچۈن تېلېفون قىلدۇق. ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بىزنىڭ. سىز شى جىن پىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي يوق قىلىش ئارقىلىق ھەل قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ دەپسىز. ئۇنداقتا خىتاينىڭ بۇ سىياسىتىنى توختىتىش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىش كېرەك دېگەن سوئالىمىزغا مۇنداق جاۋاب بەردى.
ياپمادىكلىرى رېزىللىك يوق. ھېچ. نىتەكىم بىرلەشمىش مىللەتلەر ئۆزەل راپورتۆرۈ، ئىنسان ھەقلىرى گۆزلەمە ئەۋى. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلمىغان رېزىللىكلىرى قالمىدى.

شۇڭا بۇنى توختىتىش ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيادىكى دۆلەتلەر خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشى، كونكرېت ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەك. تۈركىيە باشلىق تۈرك دۆلەتلىرى ۋە ئىسلام دۆلەتلىرىمۇ خىتايغا قارىتا قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈشى كېرەك دەپ ئويلايمەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى ئىستانبۇلدىكى ئۈسكىدار رايونىدا دۇنياغا كەلگەن ئاردان زەنتۈرك ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئۈچىنچى يىلى تۈركىيەدىكى تۇنجى شەخسىي تېلېۋىزىيە بولغان ستاردا ئىشلىگەن. تۈركىيەدىكى پېشقەدەم پائالىيەتچى، شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ سابىق رەئىسى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى ئاردان زەنتۈرك ئەپەندىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىن تارتىپ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا يازغان ئوبزور ۋە خەۋەرلىرىدىن تونۇيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى ئاردان زەنتۈرك يازغان ئوبزورلار بىلەن ئىشلىگەن ئانىلىز پروگراممىلىرىغا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ قىزىقىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئوبزورلىرى قوزغىغان جامائەت پىكرىنىڭ تۈركىيە سىياسىتىگە تەسىر كۆرسىتىش مۇمكىنچىلىكىنىڭ بارلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
بۇ گېزىتچى ۋە سىياسىي ئوبزورچى ئاردان زەنتۈركنى مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىن ئېتىبارەن تونۇيمەن. بۇ كىشى تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ گېزىتلەردە يازغۇچىلىقمۇ قىلىتتى. كېيىنكى زامانلاردا ھەم يازغۇچىلىق قىلىۋاتىدۇ تۈركىيەدە چوڭ بىر گېزىتتا ھەم مۇشۇنداق سىياسىي ئوبزورلىرىنى يوتۇبتا مۇشۇنداق سۆزلەپ تارقىتىۋاتىدۇ. بۇ ئەڭ ئاخىرقى. شەرقىي تۈركىستان ھەققىدە ھەم كۆپ بۇنىڭ ماقالىلىرى ۋە ئوبزورلىرى بار. بۇ كىشىنىڭكى تۈركىيەدە تۈرك سىياسىتىدە ناھايىتى ئېتىبارلىق بىر كىشى. بۇنداق ئىنسانلارنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلگىنى ناھايىتى پايدىلىق. ئۆزىگە رەھمەت ئېيتىمەن.
بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.